ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ເລື່ອງຂ່າວຄາວຕ່າງໆນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຄີຍລາຍງານມາຢູ່ຕະຫຼອດ ທີ່ວ່າເປັນຂ່າວ ທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສົນຈິດສົນໃຈຫັ້ນ ນະ ສຳລັບລາຍການມື້ນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານ ຫຼືວ່າບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ ປະເທດໄທສະໜັບສະໜູນປະເທດຫວຽດນາມຈະເປັນປະທານອາຊຽນ ຄືກອງປະຊຸມອາຊຽນປີ 2020 ນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະສື ບເນື່ອງມາຈາກປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄາວທີ່ແລ້ວເນາະ ວັນທີ 3 ທີ 4 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ປີ 2020 ນີ້ ຄືຫວຽດນາມກະຊິໄດ້ເຖິງວາລະເປັນປະທານອາຊຽນຕໍ່ຈາກໄທເນາະ ໂດຍໄທກໍພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນເປັນ ປະທານອາຊຽນຂອງຫວຽດນາມ ໃນປີ 2020 ໂດຍພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມຂອງໄທ ກະໄດ້ຫາລື ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສາທາ ລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ໂດຍພົນເອກ ປະຍຸດ ໄດ້ຢືນຢັນຄວາມພ້ອມຂອງໄທທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງຫວຽດນາມໃນປີ 2020 ໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມກໍຊື່ນຊົ ມບົດບາດການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງໄທ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຊຽນມີການພັດທະນາໃນເຊີງສ້າງສັນ ແລະ ກະໄດ້ຂອບຄຸນທີ່ໄດ້ເບິ່ງແຍງແຮງງານຫວຽດນາມໃນໄທຢ່າງ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ກະຍິນດີທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມູນລະຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນໂອກາດນີ້ເນາະ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ເພິ່ນກະໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໄທກະຫວັງທີ່ຈະສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳຢ່າ ງຍັ່ງຍືນໃນອະນຸພູມິພາກ ຜ່ານກອບຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ແລະ ກອບແມ່ຂອງ ລ້ານຊ້າງ ທັງສອງຝ່າຍກະຍັງຊື່ນຊົມຄວາມສຳພັນທະວິພາຄີໄທຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທກະຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍ່ປະເດັນຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ເຊັ່ນວ່າສະຖານະການໄຟປ່າ ແລະ ກະ ພິດຈາກໝອກຄວັນຂ້າມແດນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າອາຊຽນຄ ວນຈະຮ່ວມມືກັນໃນເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ອັນນັ້ນ ກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມຊິເປັນເຈົ້າພາບຂອງອາຊຽນປີ 2020 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນໄປຕາມການໝູນວຽນເວລາ ຫຼືວ່າຮອບຂອງການເປັນປະທານບໍ ຫຼືວ່າມີ ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກັນຂຶ້ນ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນຄົບຮອບ ມີການໝູນວຽນກັນເນາະ ໃນ 10 ປະເທດອາຊຽນເນາະ ໃນການໝູນວຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ ໂດຍປີນີ້ເປັນ ເປັນປີຂອງໄທເປັນເຈົ້າພາບ ປີໜ້າກະເ ຖິງຄາວຂອງ ຂອງຫວຽດນາມ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ແປ ແປວ່າໄປ ໄປ ໄປຕາມການໝູນວຽນວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າປະເທດຫວຽດນາມຊິເປັນເຈົ້າພາບນີ້ນະ ໃນກອງປະຊຸມທີ່ບາງກອກຫັ້ນ ມີການ ບົ່ງວາງເນື້ອໃນ ຫຼືວ່າຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມອາຊຽນສຸດສົກປີ 2020 ໃນປະເທດຫວຽດນາມໄວ້ລ່ວງໜ້າຫຼືບໍ່ເນາະ

ຊາວຂະເໝນນີ້ນະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ແນວໃດກໍກະລຸນາບອກໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າທ່ານສົມລັງສີຫັ້ນ ຜູ້ນຳຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານຮຸນເຊນຫັ້ນ ຢາກເຂົ້າໄປປະເທດຂະເໝນ ແລ້ວກະຊື້ຕົ໋ວເຄື່ອງບິນໄທ ຊິເຂົ້າມາປະເທດຂະເໝນ ແຕ່ວ່າສາຍການບິນໄທຫັ້ນ ຖືກທາງການລັດຖະບານຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານໄທນີ້ ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນຍົນ ກະເລີຍວ່າບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຍົນ ແລ້ວພະຍຸດອອກມາອ້າງວ່າ ການບໍ່ໃຫ້ສົມລັງສີເຂົ້າມາ ໃນປະເທດໄທ ເພື່ອວ່າເຂົ້າໄປໃນປະເທດຂະເໝນ ຫຼືວ່າຜ່ານປະເທດໄທຈະໄປໃນປະເທດຂະເໝນນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ແມ່ນວ່າທ່ານ ຫຼືວ່າລັດຖະບານໄທນີ້ ບໍ່ຢາກກ່ຽວພັນເລື່ອງພາຍໃນຂອງປະເທດຂະເໝນ ທີ່ວ່າໄທນີ້ຖືວ່າເປັນເລື່ອງລາວຂອງປະເທດຂະເໝນເອງນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ວົງການເມືອງໃນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າຂ່າວຄາວໃນປະເທດໄທນີ້ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດເນາະ

ພະຍຸດນີ້ອອກມາອ້າງເວົ້າອ້າງວ່າ ແຕ່ວ່າປະຫວັດສາດ ຫຼືວ່າສິ່ງທີ່ເປັນມາ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດຂະເໝນນີ້ ແຕ່ກ່ອນກໍແປວ່າເປັນປະເທດຂະເໝນຄ ອມມິວນິດຮຸນເຊນ ແຕ່ວ່າໄທນີ້ຢູ່ເປັນໂຕຕັ້ງໂຕຕີ ຫຼືວ່າເປັນປະຕູໃຫຍ່ທີ່ວ່າເປີດໃຫ້ມີການກູ້ຊາດໃນປະເທດຂະເໝນຂຶ້ນ ຈົນວ່າເປັນພະລາຊະອານາຈັກຂະເໝນໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບສາທາລະນ ະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ການເຂົ້າໄປຕີວັງເຕົ່າຫັ້ນ ກະຂ່າວສານໃນປະເທດໄທ Documentary ຫຼືວ່າສາລະຄະດີຕ່າງໆ ກະເປີດເຜີຍວ່າມີຄົນລາວຕ່າງປະເທດນີ້ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເອີ ກະ ແປວ່າເຮັດຈັ່ງໃດເຂົ້າມາໄດ້ ຄຳຖາມຫັ້ນນະ ແລ້ວບາດນີ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກະມີການທີ່ວ່າໄທນີ້ແຊກແຊງແລ້ວພຸ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນສະໄໝເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງມາພຸ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ນີ້ ວົງການຂ່າວເຖິ ງແມ່ນວ່າຈະເວົ້າແນວໃດກະຢ່າ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນໄທຈະມອງເບິ່ງແນວໃດນີ້ ໃຈສຳນຶກ

ກະສິມີສະເພາະເລື່ອງຂອງ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືໃນດ້ານການ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດເນາະ ເລື່ອງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນຈັ່ງຊີ້ນະ ເນັ້ນໆ ອັນນີ້ກໍຄືນະໂຍບາຍໃໝ່ດ້ານການຕ່າງປະເທດ ຈະເປັ ນຈັ່ງຊີ້ ໂອ ກໍຂໍປະເລື່ອງນີ້ໄວ້ສ່ຳນີ້ ເພາະວ່າຄັນເວົ້າໄປແລ້ວມັນຕ້ອງໄດ້ເອົາສາດເອົາເສື່ອມາປູກັນນີ້ ມັນກະສິເວົ້າວ່າກັນບໍ່ສຸດຈັກເທື່ອ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຢາກສົນຈິດສົນໃຈນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແຮງສູງນ້ຳຕົກໄຊຍະບູລີນີ້ນະ ເປີດດຳເນີນຈຳໜ່າຍໄຟ ຄືໄຟຟ້າອອກມາແລ້ວ ໂດຍເປັນທາງການ ໃນເມື່ອທີ່ລະດັບນ້ຳຂອງນີ້ ວິກິດແຫ້ງຫຼາຍແທ້ໆນີ້ນະ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ ອງນີ້ກະເປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າວກັນ ຕອນນີ້ໂລງໄຟຟ້າແຮງສູງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະໄດ້ເປີດທຳການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຂະນະທີ່ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ກະໄດ້ເຜີຍໃ ຫ້ເຫັນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຂອດແຫ້ງລົງ ແລະ ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ທ້າຍນ້ຳຕ່າງຊຸມນຸມຄັດຄ້ານ ດ້ວຍຢ້ານວ່າເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ເນາະ ແລະກະອີກຫຼາຍແຫ່ງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ທຳລາຍຄວາມເ ປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ ຕອນນີ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະຕົກເປັນປະເດັນວິພາກວິຈານເນາະ ມາຕັ້ງແຕ່ກ່ອນການກໍ່ສ້າງທີ່ເລີ່ມໃນປີ 2012 ແລະ ນັກ ສິ່ງແວດລ້ອມກະໄດ້ເຕືອນເຖິງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສາຍ ພັນປາ ຕະກອນໃນນ້ຳ ແລະກະລະດັບນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ໂດຍເຂື່ອນໄຊຍະບູລີເປັນເຂື່ອນແຮງສູງນະ ໄຟຟ້າ ຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເນາະ ໂດຍໄຟຟ້ານີ້ 95 ເປີເຊັນ ກະໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນ ແລະກະສົ່ ງຂາຍໃຫ້ໄທ ເປັນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແຫ່ງແລກ ຈາກຢ່າງໜ້ອຍ 9 ແຫ່ງ ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ຫຼືວ່າມີແຜນກໍ່ສ້າງເທິງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ແມ້ວ່າຜູ້ທີ່ພັດທະນາເຂື່ອນລະບຸວ່າ ເຂື່ອນໄຊ ຍະບູລີເປັນໂລງໄຟຟ້າທີ່ເປັນມິດກັບປາ ແລະກະເປັນພິມຂຽວຂອງພະລັງງານໝູນວຽນ ແຕ່ຄລິບວິດີໂອທີ່ເກັບຈາກການບິນໂດນເນາະ ໃນບໍລິເວນຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງເລື່ອງລາວທີ່ຕ່ າງໄປ ທີ່ລະດັບນ້ຳລົດລົງຈົນເຫັນກົ້ນແມ່ນ້ຳ ໂດຍບໍລິສັດ CK Power ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງບໍລິສັດ ຊໍ ການສ້າງ ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະໄດ້ກ່າວໂທດຝົນທີ່ບໍ່ຕົກຕ້ອງຕາມລະດູການ ແລະ ການ ສ້າງເຂື່ອນໃນຈີນວ່າ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງບັນຫານ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມທີ່ຂອດແຫ້ງຢູ່ຕອນນີ້ ສ່ວນທ່ານ ພຽນພອນ ດີເທດ ຈາກອົງກອນແມ່ນ້ຳນານາຊາດ ກໍໄດ້ລະບຸວ່າ ພື້ນທີ່ບາງສ່ວນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພາ ກລຸ່ມໃນພູມິພາກ ກຳລັງປະສົບກັບລະດັບນ້ຳລົດລົງຈົນໜ້າວິຕົກ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການດຳເນີນການທົດລອງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ແລະ ກ່າວວ່າພວກເຂົາຜູກຂາດອະ ນາຄົດຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ປະຊາກອນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ແລະ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ເພາະວ່າຂາດຂໍ້ມູນ ແລະກະຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ຊາວບ້ານ ແລະ ກະນັກເຄື່ອນໄຫວຈາກກຸ່ມເສລີພາບແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ກະໄດ້ຮ່ວມປະກອບພິທີທາງສາສະໜາ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງການຄັດຄ້ານໂຄງການ ຕາມລິມແມ່ນ້ຳຂອງໃນຝັ່ງໄທເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ນະ ທີ່ວ່າພວກທີ່ວ່າສ້າງເຂື່ອນ ຫຼືວ່າກຸ່ມທີ່ວ່າສ້າງເຂື່ອນນັ້ນ ກະອ້າງເຫດຜົນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງແຫຼະ ວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງຢູ່ໃຕ້ເຂື່ອນນັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນປິດເຂື່ອນ ມັນແມ່ນຍ້ອນດິນຟ້າອາກາດ ແລະກະແ ມ່ນຍ້ອນຈີນພຸ້ນປິດນ້ຳໄວ້ ເພາະວ່າເຂື່ອນໃນປະເທດຈີນນະ ມັນມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເຮົາມອງເບິ່ງ ໜ້າເຂື່ອນ ຄືດ້ານເທິງຂອງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີນີ້ ນ້ຳມັນຫຼາຍ ແລະໃຕ້ເຂື່ອນ ຄືຫຼັງເຂື່ອນນີ້ມັນບໍ່ມີນ້ຳ ກະມີແຕ່ຄົນໂ ງ່ຫັ້ນແລ້ວ ຊິໄປເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ເພິ່ນອະທິບາຍນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນດິນຟ້າອາກາດກະມີຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ ທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ນ້ຳແຫ້ງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເຮົາມາຕີລາຄາເບິ່ງແທ້ໆແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ໄດ໋ ມັນກະແຫ້ງແລ້ງ ໄທບ້ານທັງ ຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຝັ່ງລາວຝັ່ງໄທນີ້ນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການບິດເບືອນຂ່າວ ດັດແປງຂ່າວ ຫຼືວ່າຂໍ້ມູນຕ່າງໆນີ້ ແລ້ວກະສາຍຫູສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນໂດຍເຂົາເຈົ້າເອງນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຄິດຄວາມເ ຫັນແນວໃດ ຂ່າວຂ່າວໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບບໍ່ ອັນນີ້ໂດຍ ໂດຍການເວົ້າ ການໄດ້ ທີ່ຟັງເຂົາເຈົ້າເວົ້າກັນເນາະວ່າ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ນ້ຳຂອງນີ້ກະບໍ່ເຄີຍລົດປານນີ້ ແມ້ວ່າຈີນນີ້ຊິສ້າງເຂື່ອນຫຼາຍເຂື່ອນກໍ ກະຕາມແຕ່ເນາະ ແຕ່ວ່າສ້າງມາແລ້ວຫຼາຍປີ ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ກະນ້ຳຂອງກະບໍ່ເຄີຍແຫ້ງປານນີ້ ການຂຶ້ນຂຶ້ນລົງກໍອາດຊິຜິດປົກກະຕິແດ່ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍແຫ້ງພອດປານນີ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີໄດ້ທົດລອ ງ ແລ້ວກະເປີດດຳເນີນການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ນ້ຳຂອງມັນ ມັນລົດລົງແບບບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ຫຼາຍໝ່ອງກໍບອກວ່າ ໃນ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຂະໜາດນີ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ເ ນາະ ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ຝັ່ງລາວນີ້ນະ ທີ່ວ່າໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງເໜືອເຂື່ອນນີ້ນະ ເຊັ່ນວ່ານ້ຳງາວບໍ ນ້ຳແບງບໍ ນ້ຳທາບໍ ນ້ຳອູບໍ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະຊຸບລ້ຽງນ້ຳຂອງນີ້ບໍ່ໃຫ້ແຫ້ງ ແຕ່ບັດນີ້ມາເຮັດເຂື່ອນນີ້ບັດ ນ້ຳມັນກ ະ ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງກໍຍັງຫຼໍ່ລ້ຽງແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ ແຕ່ວ່າໃຕ້ເຂື່ອນນ້ຳມັນແຫ້ງຫັ້ນ ກະເປັນການຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າ ເຂື່ອນນີ້ມີຫຸ້ນສ່ວນໃນການທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງແຫ້ງໃຕ້ເຂື່ອນນັ້ນ ແລ້ວທາງການລາວໄທ ທີ່ວ່າເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງນີ້ເດ ເພິ່ນເວົ້າວ່າແນວໃດ ນອກຈາກທີ່ວ່າທາງການເຂື່ອນອອກມາເວົ້າມາວ່າ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຈາກທາງ ທາງ ທາງການເນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ ວນຂອງພາກເອກະຊົນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນັກການເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ແລ້ວກະພວກ ອ່າ ນັກທຸລະກິດ ຫໍການຄ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກະມີການ ອ່າ ປະຊຸມ ຈັດກອງປະຊຸມກັນ ຊຶ່ງຈະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບໃນ ໃນວັນຈັນ ຕໍ່ໄປເນາະວ່າ ເພິ່ນຊິຈັດກອງປະຊຸມ ແລ້ວກະເພື່ອຊິຫາຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ສາເຫດຂອງ ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ມັນຂອດແຫ້ງຢູ່ຕອນນີ້ ມັນຍ້ອນອີ່ຫຍັງ ແລ້ວກະຊິແກ້ໄຂກັນຈັ່ງໃດ ມີການເຈລະຈາ ມີການຫາລືກັບໃຜແດ່ ຈັ່ງໃດນີ້ ເພິ່ນກະຊິມີການຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ທີ່ນະຄອນພະນົມ ເຊິ່ງວັນຈັນກະຊິໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ໃຫ້ຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແນ່ນອນລະ ປະເທດຂະເໝນ ແລ້ວກະປະເທດຫວຽດນາມ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ານເຂື່ອນນີ້ມ າແຕ່ຕົ້ນໆພຸ້ນ ແຕ່ວ່າສິ່ງໜຶ່ງທີ່ແປກໃຈນີ້ນະ ທີ່ວ່າທາງການເຂື່ອນນີ້ເວົ້າວ່າ ໂອຍ ປາຫັ້ນບໍ່ມີບັນຫາດອກ ຂຶ້ນໄດ້ສະບາຍ ລົງໄດ້ສະບາຍ ວ່າຊັ້ນ ເພາະວ່າເພິ່ນມີນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າມີໂປຣເຈັກ ຫຼືວ່າມີໂຄງການທີ່ ວ່າດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ສຳລັບປາຂຶ້ນລົງຕາມແມ່ນ້ຳຂອງຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່ານັກວິຊາການທີ່ວ່າໄປໃຫ້ຂ່າວ ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຫັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ນະໂຍບາຍ ຫຼືວ່າໂປຣເຈັກ ຫຼືວ່າໂຄງການທີ່ວ່າໃນເ ຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງຫັ້ນ ທີ່ວ່າສຳລັບປາຂຶ້ນລົງຫັ້ນນະ ແມ່ນຢູ່ ເປັນສິ່ງທີ່ວ່າເພື່ອປາຂຶ້ນລົງ ແຕ່ວ່າລະບົບນີ້ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນຈັກເທື່ອໃນໂລກນີ້ ແລະຜົນສະທ້ອນຈະເປັນແນວໃດຫັ້ນ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ນີ້ ແຕ່ວ່າຖືກນຳມ າອ້າງອີງແລ້ວວ່າ ປານີ້ຂຶ້ນລົງແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າສາຍຫູສາຍຕາຂອງປວງຊົນໃນປະເທດໄທແລະປະເທດລາວນີ້ ຫຼືວ່າພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຂື່ອນໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າແ ນວໃດເນາະ

ມັນກະຊິບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ສະດວກຄືທາງທຳມະຊາດຂອງ ຂອງປາຢູ່ແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະຄິດວ່າມັນກະຊິໄດ້ບາງ ບາງສ່ວນ ບາງປາ ບາງປະເພດ ແຕ່ວ່າຈະສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ຊິໄດ້ລັບຜົນກະທົບຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ປາບຶກ ປາເລີມ ປາ ໃຫຍ່ໆ ປາຄອກປາແຂ້ໂຕໃຫຍ່ໆ ຫຼືວ່າປານັ້ນປານີ້ ຫຼືວ່າອ່ຽນໂຕໃຫຍ່ໆ ຫຼືວ່າພະຍານາກ ເພິ່ນກະຊິບໍ່ຂຶ້ນດອກ ນອກຈາກທີ່ວ່າປາຂາວ ທີ່ວ່າລອຍຢູ່ຕາມໜ້ານ້ຳເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ອັນນັ້ນແມ່ນເລື່ອງ ລາວທີ່ເພິ່ນອ້າງອີງອອກມາ ແລ້ວກະເພິ່ນກໍເຊື່ອວ່າແນວນັ້ນ ແລ້ວເຂື່ອນທີ່ວ່າໄຊຍະບູລີ ປັ່ນໄຟຟ້າອອກມາຈຳໜ່າຍໄປໃນປະເທດໄທແລ້ວນະ ໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ ອັນກໍຂ່າວຄາວໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ໄ ຟຟ້າທີ່ວ່າຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ສົ່ງໄປໃນປະເທດໄທນະ ແມ່ນວ່າຂາຍໄປໃນອັດຕາໜ່ວຍໜຶ່ງ ຫຼືວ່າກິໂລວັດໜຶ່ງ ຈັກບາດຈັກກີບເນາະ ຕອນນີ້ຢູ່ ຢູ່ປະເທດໄທເນາະ ກໍປະມານໜ່ວຍ ໜ່ວຍລະ 4 ບາດ 5 ບາດເນາ ະ 4 ບາດ 5 ບາດ ປະມານນີ້ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ອັນ ອອກໄປຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີນີ້ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄທນະ ຈຳໜ່າຍກັນທໍ່ໃດ 2 ບາດເນາະ ຈາກເຂື່ອນໄປຫາ ຂາຍໃຫ້ໄປ ໃຫ້ການໄຟຟ້າຂອງໄທເນາະ 2 ບາດ ໂອ 2 ບ າດ ແລ້ວຫຼັງຈາກຜ່ານຂະບວນການ ການສົ່ງ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີໃນການປັບປ່ຽນອີ່ຫຍັງແລ້ວນີ້ ກະຕົກ 4 ບາດເຖິງ 6 ບາດເນາະ ອືມ ກະແປວ່າກຳໄລປະມານ 2-3 ບາດນີ້ລະເນາະ ແມ່ນ ແຕ່ກະດີຢູ່ ແຕ່ວ່າອະດີ ດທີ່ຜ່ານມານີ້ ມັນມີປະຫວັດຢູ່ແລ້ວ ທີ່ວ່າລາວນີ້ ມີໄຟຟ້າລົ້ນແຜ່ນດິນ ຂາຍໄປໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຂາຍໄປຂາຍມາ ເອົາໄປເອົາມາໄຟຟ້າໃນລາວຫັ້ນຂາດເຂີນ ກະເລີຍວ່າມາຊື້ກັບຄືນຈາກປະເທດໄທກໍມີ ແ ລ້ວອັນນີ້ນີ້ກໍແປວ່າ ຂາຍໃນລາຄານີ້ກະແປວ່າ ຄືຊິໄດ້ກຳໄລຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຫັ້ນ ກໍກະຍັງບໍ່ຮູ້ ແລ້ວກໍລາວນີ້ກຳລັງ ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼາຍແທ້ໆ ລະ ໂດຍມີຄວາມຫວັງວ່າຈະເປັນໝໍ້ໄຟ ຂອງພາກພື້ນນາຊັນ ແຕ່ວ່າໝໍ້ໄຟຈະລະເບີດຫຼືບໍ່ນັ້ນ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແລ້ວ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຢາກຊາບອີກນີ້ແມ່ນວ່າ ຈັ່ງໃດວ່າ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານນີ້ນະ ເປີດບຸນມະຫາກຳງົວຂຸນແຫ່ງໜຶ່ງ ປະຈຳປີ 2019 ນີ້ນະ

ງົວຂຸນເປັນສິນຄ້າທາງການກະສິກຳທີ່ສຳຄັນ ໂດຍຈັງຫວັດມຸກດາຫານຈະໄດ້ໃຫ້ການສົ່ງເສີມດ້ານການລ້ຽງງົວຂຸນຄຸນນະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຫະກອນການກະເສດໜອງສູງຈຳກັດ ແ ລະກະໜ່ວຍງານລາຊະການໃນພື້ນທີ່ຈັງຫວັດມຸກດາຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາງົວຂຸນ

ອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຊາວໄທແລະຊາວລາວໄດ້ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຈັດບຸນເທື່ອນີ້ ນອກຈາກຊາວມຸກດາຫານແລ້ວ ກະຍັງມີປະຊາຊົນຈາກ ສປປ ລາວ ຂ້າມຂົວມາຮ່ວມບຸນຈຳ ນວນຫຼາຍເນາະ ອັນ ເລື່ອງທີ່ວ່າເຮັດບຸນເຮັດຫຍັງກະຢ່ານີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າມື້ກີ້ນີ້ນາ ຢູ່ທີ່ໜອງສູງ ກ່ຽວກັບງົວ ຂຸນ ຫຼືວ່າຊີ້ນງົວຂຸນນີ້ນະ ກະແມ່ນການທີ່ວ່າໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼືວ່າໂຄສະນາຊື່ສຽງວ່າຊັ້ນເຖາະ ເ ພື່ອວ່າຊິຕີຕະຫຼາດຢູ່ໃນລາວຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າງົວຂຸນກັບງົວທຳມະດາ ງົວພື້ນເມືອງນີ້ນະ ຊີ້ນຂອງມັນ ມັນລາຄາຕ່າງກັນຫຼາຍ ແພງກວ່າກັນຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຄົນໃນລາວແມ່ນວ່າອາດຈະຊື້ກິນໄດ້ກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ວ່ າຫຼາຍຄົນຈະຊື້ບໍ່ໄດ້ຫັ້ນນະ ແລ້ວມີການກະຕວງໄວ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຊີ້ນງົວຂຸນນີ້ ຖ້າຫາກວ່າຈຳໜ່າຍໄປສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວແລ້ວ ມັນຊິຂາຍໄດ້ດັກໄດ້ດີ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄົນສ່ວ ນໃຫຍ່ນີ້ຄືຊິກິນງົວທຳມະດານີ້ລະ ເພາະວ່າຊີ້ນມັນກະແຊບບໍ່ລື່ນກັນທໍ່ໃດ ແຕ່ວ່າເຮົາຊື້ຊີ້ນງົວທຳມະດານີ້ມັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລ້ວກະກິນກະຊິອີ່ມກວ່ານີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ເ ນາະ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະຊາຊົນລາວເນາະ ທີ່ ທີ່ບາງສ່ວນກະຈະເປັນສ່ວນໜ້ອຍເນາະ ກິນຊີ້ນງົວຂຸນເນາະ ບາງສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິກິນຊີ້ນງົວທຳມະດາ ບໍ່ຕ່າງກັບຄົນໄທເນາະ ເພາະວ່າປະຊາຊົນບາງສ່ວນນີ້ ກະ ກະຍັ ງຖືວ່າເປັນ ເປັນຄົນຍາກຈົນຢູ່ເນາະ ກະເປັນຄົນລະດັບມີລາຍໄດ້ ເອີ ພໍ ພໍລ້ຽງຊີບເຈົ້າຂອງ ແຕ່ກະຈະມີບາງສ່ວນທີ່ມີອັນຊິກິນແດ່ ກະ ກະສາມາດກິນໄດ້ ເພາະວ່າມັນແພງ ກະບໍ່ຕ່າງກັນເນາະ ລະຫວ່າງຄົນ ໄທກັບຄົນລາວ ເພາະສະນັ້ນ ຕະຫຼາດໄປເປີດທາງ ສປປ ລາວ ກະ ກະຖືວ່າເປີດໃຫ້ກັບຄົນອີກ ອີກລະດັບໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ທີ່ມີເງິນມີທອງແດ່ ພວກໄຮໂຊວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ຄົນຊັ້ນສູງ ແມ່ນ ແມ່ນ ກະ ກະບໍ່ຕ່າງກັບຄົ ນໄທເນາະ ກຸ່ມໄຮໂຊກັບກຸ່ມ ອ່າ ທຳມະດາເນາະ ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິກິນຊີ້ນງົວບ້ານເຮົາທຳມະດາ ງົວກະຈ້ອນເຮົານີ້ລະ ອືມ ເພາະວ່າມັນຖືກເນາະ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນແລ້ວຢູ່ ທີ່ບ້ານຜື ຈັງຫວັດອຸດອນນະ ຢູ່ໃກ້ໆກັບໂຮງພະຍາບານບ້ານຜືປະມານ ຫຼັກໜຶ່ງນີ້ລະ ທີ່ວ່າມີບ່ອນຂ້າງົວຂຸນນີ້ນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກະຂາຍຊີ້ນສົດຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວກະງົວທຳມະດາກະຂ້າ ແລ້ວກະຂາຍພ້ອມ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄປຊື້ງົວຂຸນນີ້ລະ ລອງເບິ່ງດູມັນເປັນຈັ່ງໃດ ເລີຍຖາມວ່າ ອັນນາ ຮ້ານທີ່ວ່າຂາຍ ອັນນາ ຊີ້ນງົວຂຸນກັບຊີ້ນງົວທຳມະດານີ້ ງົວຂຸນມັນກະໄດ້ຂາຍດີບໍ່ ເພິ່ນວ່າມັນຂາຍໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນບໍ່ຂາຍດີສ່ຳກັບຊີ້ນງົວທ ຳມະດາວ່າຊັ້ນ ກະສະແດງວ່າຄົນບໍ່ຊື້ເພາະວ່າມັນແພງວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ຕໍ່ໄປນີ້ໜອງຄາຍກໍຈະມີເລື່ອງງົວ ງົວວາກິວເນາະ ເປັນງົວສາຍພັນຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ລ້ຽງໃນ ສົ່ງເສີມລ້ຽງໃນຈັງຫວັດໜອງຄາ ຍ ກໍຊິມີ ມີເນື້ອງົວວາກິວເນ່ຍແພງກວ່າງົວຂຸນອີກ ກິໂລໜຶ່ງກໍເປັນພັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍມີການສົ່ງເສີມການລ້ຽງ ການລ້ຽງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກໍຊິເປັນການລ້ຽງເພື່ອ ເພື່ອເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ກັບຄົນໄຮໂຊອີກ ອີກລະດັບໜຶ່ ງອີກ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ້ຍ ກ ກິ ກິໂລປະມານ 50 ໂດລາ Australian ນີ້ ບໍ່ກິນດອກ ຢ້ານມັນຄາຕ້ອງຄາໄສ້ ມັນແພງໂພດວ່າ 50 10 ໂດລານີ້ກະຍັງວ່າໄຄແດ່ ແລ້ວ ອັນນ່າ ຂໍຖາມໄດ້ ອັນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຊາບນີ້ນະ ອັນ ງົວໃນປະເທດໄທທີ່ ວ່າລ້ຽງເອົາຊີ້ນຂາຍນີ້ນະ ມີພັນງົວຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະມີເນາະ ຖ້າເປັນຟາມ ຟາມໃຫຍ່ໆເນາະ ຟາມໃຫຍ່ໆ ສ່ວນໃຫຍ່ກະສິຢູ່ພາກ ພາກກາງເນາະ ແຖວຊົນບຸລີ

ອຸດຕະລະດິດ ແມ່ນ ອືມ ແລ້ວ ອັນນ່າ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ອັນນ່າ ອຸດສາຫະກຳງົວຂຸນທີ່ວ່າຈັດບຸນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໜອງສູງນີ້ນະ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານນີ້ ຕີລາຄາ ຫຼືວ່າກະຕວງໄວ້ວ່າມັນສິຕົກເປັນມູນຄ່າເທົ່າໃດ ທີ່ວ່ າຊີ້ນງົວຂຸນເຂົ້າໄປລາວນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ກະຕວງບໍ່ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນການເປີດຕະຫຼາດ ເປັນການ ອ່າ ປະຊາສຳພັນເທື່ອແລກເນາະ ກະຍັງບໍ່ມີການກະຕວງເນາະວ່າ ມູນຄ່າການຄ້າການຂາຍໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄ ປນີ້ ມັນຊິຂະໜາດໃດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຄືແປສະພາບແລ້ວນີ້ ກະເປັນຊີ້ນເປັນເນື້ອກິໂລໄປນີ້ ກະສົ່ງໄປຕາມຫ້າງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພວກເນື້ອແຊ່ແຂງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ຖ້າເປັນຊີ້ນສົດນີ້ກະຄືຊິມີໜ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນ ະ ແລ້ວນະ ຊີ້ນອັນນະ ງົວຂຸນນີ້ນະ ເຮັດຊອຍເສືອໄດ້ບໍ່ເນາະ

ຄຳລະຫ້າບາດກໍບໍ່ກິນ ເພາະວ່າແນມເບິ່ງແລ້ວນີ້ ຄັນເອົາໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວສຽບໃສ່ຊີ້ນນີ້ ແປວ່າຊີ້ນນີ້ມັນຍ່າງໜີເລີຍຊັ້ນນະ ມັນຍັງບໍ່ຕາຍເທື່ອວ່າຊັ້ນເຖາະ ໂອເຄ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ ານອີກ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານ ຄັບ ເລັກ ສຳດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook